ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS ລາວ ຈົ່ງຊອກຟັງເລື່ອງດີໆຢູ່ທີ່ sbs.com.au ຂີດທັບລາວ ບ້ານເມືອງ ຫຼືວ່ານະຄອນຈີນ ຄື Chinatown ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ມີຢູ່ໃນຫຼາຍຫົນແຫ່ງ ທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວແມ່ນຢູ່ໃນເມືອງເອກຂອງລັດຕ່າງໆ ແຕ່ ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍບໍ່ມີປະເທດຈີນໃດໆທັງສິ້ນ ກ່ອນໜ້າວິກິດໂຄວິດ-19 ນັກທ່ອງທ່ຽວປະມານ 2 ລ້ານ 6 ແສນຄົນໄປຢ້ຽມຢາມ ຫຼືທ່ຽວຫຼິ້ນເມືອງຈີນ ຫຼືວ່າບ້ານຈີນ Chinatown ຂອງນະຄອນຊິດນີ ປະເທດອົດສະຕຣ າເລຍ Chinatown ນັ້ນເປັນບ້ານເມືອງຈີນອັນເກົ່າແກ່ໃນດ້ານພົງສາວະດານກໍວ່າໄດ້ ບັດນີ້ນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກຕ່າງປະເທດແມ່ນເຂົ້າມາຍັງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍບໍ່ໄດ້ ນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆເປັນຊິ້ນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ໄປ ທ່ຽວໄປຫຼິ້ນ ໄປເບິ່ງໄປຊົມ ບ້ານເມືອງຈີນຂອງນະຄອນຊິດນີ ຍ້ອນບໍ່ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກຕ່າງປະເທດ ບັດນີ້ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດຕ່າງໆໃນ Chinatown ດັ່ງກ່າວນັ້ນ ມີຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍວ່າ Chinatown ນັ້ນຈະຢູ່ບໍ່ລອດ ທ່ານ ວິ ລລຽມ ໂພ ເປັນຄົນຈີນທີ່ມາຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍຢ່າງຖາວອນ ຈາກປະເທດສິງກະໂປ ໃນຄາວປີ 1973 ໃນຄາວທີ່ບ້ານເມືອງຈີນໃນຊິດນີເຫຼື້ອມໃສຢູ່ ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຂາຍຂອງທີ່ລະລຶກຂອງທ່ານເຕັມ ໄປດ້ວຍເຄື່ອງຫຼິ້ນ ແລະ ສິ່ງຕ່າງໆ ດັ່ງທີ່ເປັນໂຕໂຄອາລາ ແລະ ແຄງກາຣູ ອັນທີ່ຈິງແລ້ວ ຮ້ານຂອງທ່ານເປັນບ່ອນຈຳຕ້ອງໄປເບິ່ງໄປຊົມ ແລະ ຮ້ານນັ້ນກໍມີທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງໄວ້ບໍລິການດ້ວຍ

ທີ່ເປັນວິທີການອັນສຸດທ້າຍເພື່ອຈະເປີດຮ້ານນັ້ນຢູ່ຕໍ່ໆໄປໄດ້ ບ້ານຈີນເມືອງຈີນ Chinatown ໃນນະຄອນຊິດນີ ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ເປັນອັນໃຫຍ່ໂຕທີ່ສຸດໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ແລະ ຕາມປົກກະຕິແລ້ວມັນດຶ ງດູດເອົານັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ເຖິງ 2 ລ້ານ 6 ແສນຄົນໃນແຕ່ລະປີ ຍ້ອນວິກິດໂຄວິດ-19 ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍປິດຊາຍແດນສຳລັບປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນໃນເດືອນກຸມພາປີ 2020 ແລະ ກໍປິດສຳລັບໂ ລກນີ້ທັງປວງໃນທ້າຍເດືອນມີນາປີ 2020 ແຕ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຄົນສັນຊາດອົດສະຕຣາເລຍ ແລະ ຄົນທີ່ມີສິດຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍຢ່າງຖາວອນເຂົ້າມາຍັງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍໄດ້ ການບໍ່ມີນັກທ່ອງທ່ຽ ວຕ່າງປະເທດນັ້ນ ບໍ່ແມ່ນວ່າເປັນບັນຫາອັນດຽວທີ່ບ້ານເມືອງຈີນໃນຊິດນີກຳລັງມີຢູ່ ດີເອໂກ ການີ ເຈົ້າຂອງຮ້ານອາຫານແຫ່ງໜຶ່ງເວົ້າວ່າ Ninety percent of them being back to Japan because uh, most of them are working holiday.
ພະນັກງານຂອງທ່ານເກືອບທັງໝົດກັບຄືນໄປປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ຕໍ່ແຕ່ໂຄວິດ-19 ມາຮອດມາເຖິງເຂດນ້ຳແດນດິນອົດສະຕຣາລີເຢຍ ລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍບໍ່ໄດ້ບົ່ງວາງວັນເວລາອັນຄັກແນ່ ສຳລັບທີ່ຈະເປີ ດຊາຍແດນອົດສະເຕຣເລຍຄືນ ແຕ່ການກະຕວງອັນລ່າສຸດກະຕວງວ່າ ການໄປມາຕ່າງໆ ຈະຖືກຕ້ອງຫ້າມໃນແບບໃດແບບໜຶ່ງຢູ່ຕໍ່ໆໄປ ຈົນກວ່າຮອດທ້າຍປີ 2021 ທ້າຍປີໜ້າ Simon Chan ປະທານຂອງ Haymarket Chambers of Commerce ເວົ້າວ່າ A lot of the businesses are quite resilient but we, we all have to be patient because it's not going to be over anytime soon ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດມາກມາຍຮູ້ສຶກວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຕົກຢູ່ໃນສະພາບທີ່ເຮັດຫຍັງບໍ່ໄດ້ ອະນາຄົດບໍ່ແນ່ນອນໃນອະນາຄົດ ຖ້າຫາກວ່າການທ່ອງທ່ຽວບໍ່ຖືກອະນຸຍາດໃ ຫ້ມີຄືເກົ່າ ແລະ ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດກໍບໍ່ແມ່ນຈຳພວກດຽວທີ່ມີຄວາມຍາກແຄ້ນ ຍ້ອນບາງຮ້ານ ແລະ ບາງຮ້ານອາຫານຈຳຕ້ອງປິດຮ້ານເຕັມສ່ວນ ເຈົ້າຂອງບ້ານ ຄືເຈົ້າຂອງທີ່ໃຫ້ເຊົ່າຮ້ານ ກໍປະເຊີນກັບອະນ າຄົດອັນບໍ່ແນ່ນອນດ້ວຍ ຍານາງ ແອດເຊີ ແລມ ມາຢູ່ໃນຊິດນີ ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ຈາກຮົງກົງໃນປີ 1989 ໃນຖານເປັນນັກສຶກສາຂັ້ນມະຫາວິທະຍາໄລ ແຕ່ບັດນີ້ເປັນເຈົ້າຂອງຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຂາຍຂອງອັນ ໃຫຍ່ໂຕອັນໜຶ່ງ ໃນຖະໜົນ Dixon Street ໃນຊິດນີ

ບໍ່ໃຫ້ Chinatown ໃນຊິດນີນັ້ນມໍລະນະກຳໄປ ເພື່ອວ່າຄົນໃນຍຸກໃໝ່ໃນອະນາຄົດຈະມີຄວາມຊົມຊື່ນກັບ Chinatown ນັ້ນ ສຳລັບ Like Share ໃຫ້ຕິດຕາມ SBS ລາວ ທີ່ Facebook